ທ່ານທຣຳໄດ້ຂຶ້ນເວທີ ແລ້ວແນະນຳພັນລະຍາຂອງທ່ານ ທ່ານນາງເມລາເນຍ It is my great honor to present the next first lady of the United States ທ່ານທຣຳເວົ້າວ່າ ມັນເປັນກຽດທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຈະນຳສະເໜີສະຕີໝາຍເລກໜຶ່ງຂອງສະຫະ ລັດຄົນຕໍ່ໄປ ພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ຍິງທີ່ມະຫັດສະຈັນ ແລະ ເປັນສະຕີທີ່ດີຫຼາຍແທ້ໆ ທ່ານນາງເມລາເນຍ ທຣຳ If you want someone to fight for you and your country I can assure you he's the guy
ທ່ານນາງເມລາເນຍ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຕໍ່ສູ້ເພື່ອທ່ານ ແລະ ເພື່ອປະເທດຂອງທ່ານແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ທ່ານໄດ້ວ່າ ທ່ານທຣຳແມ່ນຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ລາວຈະບໍ່ຍິນຍອ ມເລີກລາເລີຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ລາວຈະບໍ່ຍອມເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງເລີຍ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນຈັນ ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນລັກສະນະຄືກັນກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ທ່ານເຣນສ໌ ພຣີບັສ ປະທານແຫ່ງຊ າດພັກຣີພັບບລິກັນ ຫຼື RNC ໄດ້ປະກາດວ່າ ກອງປະຊຸມນີ້ຈະເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ໃນເວລາຕໍ່ມາ ກອງປະຊຸມໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມຊົນລະວົນ ເວລາບັນດາຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ກີດກັນຄວາມພະຍາ ຍາມຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານທ່ານທຣຳ ຈະຂັດຂວາງການສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານທຣຳ ມັນເປັນການຕໍ່ສູ້ດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໄດ້ຖືກສະແດງອອກຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ Those in favor of the rules package will say aye. ທ່ານສະຕີບ ວໍແມັກ ສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ເຫັນດີນຳກົດລະບຽບໃຫ້ເວົ້າວ່າ ອາຍ ສ່ວນພວກທີ່ບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ເວົ້າວ່າ ບໍ່ ໃນຄຳເຫັນຂອງປະທານແລ້ວ ສຽງອາຍ ແມ່ນເປັນຜູ້ຊ ະນະ No Trump! No KKK! No Racist USA! ຢູ່ນອກຫໍປະຊຸມ ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນຂອງນະຄອນຄລີບແລນ ໃນຫຼາຍໆບັນຫາ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທ່ານທຣຳ ແລະ ສຳນວນຄຳເວົ້າທີ່ເປັນ ບັນຫາຖົກຖຽງກັນຂອງທ່ານນັ້ນ ພວກປະທ້ວງໄດ້ປະສົບກັບການມີໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທັງທາງພາກພື້ນດິນ ທາງນ້ຳ ແລະ ທາງອາກາດ ກອງປະຊຸມເປັນສີ່ມື້ ຈະສິ້ນສຸດລົງ ດ້ວຍການກ່າວຄຳປາໄສຮັບເອົາການສະເໜີຊື່ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ແມ່ນກະທັ່ງພວກຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣຳກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢຸດຢັ້ງຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ທ່ານ John Hawley ຜູ້ແທນຈາກລັດ Texas ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກລາວດີພໍທີ່ຈະກ່າວໄດ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະໜັບສະໜູນລາວຢ່າງບໍ່ມີຄຳຖາມຫຍັງເລີຍ ແຕ່ມັນ ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນເລີຍ ແລະ ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຍິນດີທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນລາວ ສຳລັບພາກສ່ວນຂອງທ່ານນາງ Clinton ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານນາງ ຢູ່ທີ່ລັດ Ohio ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມາຄົມເພື່ອຄວາມກ້ າວໜ້າຂອງຄົນຜິວດຳແຫ່ງຊາດ ຫຼື NAACP ໃນນະຄອນ Cincinnati ທ່ານນາງ Clinton ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າ ກອງປະຊຸມອື່ນແມ່ນມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນ Cleveland ໃນມື້ວັນຈັນນີ້ ຄູ່ແຂ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າອາດມີທັດສະນະທີ່ແ ຕກຕ່າງ ແຕ່ບໍ່ມີບ່ອນໃດເລີຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຢູ່ຫຼາຍກວ່າໜ້າທີ່ນີ້ກັບພວກທ່ານໝົດທຸກຄົນ ຢູ່ໃນນະຄອນ Cleveland ຄາດກັນວ່າຈະມີການກ່າວຄຳປາໄສຈາກຫຼາຍຄົນ ແລະ ການປະທ້ວງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານ ໄຊຈ ະເລີນສຸກ VOA